ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຢ້ານກັນຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄື ຄວາມແກ່ ຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນເມື່ອແຍງແວ່ນເບິ່ງຕົນເອງແລ້ວອາດຈະຕົກໃຈທີ່ເຫັນຜົມຫງອກ ຫຼື ຮອຍຫ່ຽວແຫ້ງຢູ່ບົນໃບໜ້າ ຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມ ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ໂດຍການຊອກຫາຢາມາຍ້ອມ ຫາຄຣີມບຳລຸງຜິວມາທາຜິວ ຫຼື ກິນອາຫານທີ່ເສີມເພື່ອໃຫ້ ພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມໜຸ່ມສາວໄວ້ ບາງຄົນຍອມເສຍເງິນໄປເຮັດສັນຍະກຳເພື່ອດຶງເອົາຄວາມ ຫ່ຽວແຫ້ງນັ້ນອອກໄປ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄວາມແກ່ຊະລາມາພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ ເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ເມື່ອເຮົາມີອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ສະພາບຮ່າງກາຍກໍຈະປ່ຽນແປງ ຜິວໜັງຕາມຕົນໂຕ ແລະ ບົນໃບໜ້າຈ ະຫ່ຽວຍານ ຜົມຫຼົ່ນ ເກີດຝ້າ ຫຼື ມີຮອຍດ່າງດຳເກີດຂຶ້ນຕາມໃບໜ້າ ຮ່າງກາຍເສື່ອມສະພາບລົງ ຈາກທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກຄ່ອງແຄ້ວວ່ອງໄວ ກໍເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຄືເກົ່າແລ້ວ ສຸດທ້າຍອາດລົ້ມປ່ວຍເປັນໂລກໄພຊະນິ ດຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງຈົນເຖິງຂັ້ນຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ ມະເຮັງ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ໃນລາຍການມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະແນະນຳວິທີທີ່ຈະ ເຮັດໃຫ້ນານແກ່ ມີຄົນຕັ້ງກົດເກນຕ່າງໆ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສາເຫດຂອງຄວາມຊະລ າ ກົດເກນຂໍ້ທຳອິດກໍຄື ອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ເຊວເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍນ້ອຍໆທີ່ປະກອບເປັນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ເຊວໃນຮ່າງກາຍປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງນ້ອຍໆຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ທີ່ແນ່ນອນ ໂຄ ງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍອາຕອມ ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍນ້ອຍໆຂອງເຊວ ຕາມປົກກະຕິ ອາຕອມຈະມີສະພາບທີ່ສົມບູນ ແລະ ປົກກະຕິ ຈຶ່ງຈະບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ໂຄງສ້າງ ແລະ ຕໍ່ເຊວນັ້ນໆ ແຕ່ຖ້າມີບາງສິ່ງເຮັດໃຫ້ກາ ນຈັບຕົວຂອງອາຕອມຜິດປົກກະຕິ ອາຕອມເຫຼົ່ານັ້ນຈະກາຍເປັນອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ອາຕອມກຸ່ມນີ້ຈະໄປລວມຕົວກັບອາຕອມກຸ່ມອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ເມື່ອມີການຈັບຕົວກັນກັບເຊວອ້ອມຂ້າງ ອາຕອມກຸ່ມນີ້ຈະທ ຳລາຍເຊວນັ້ນ ແລ້ວກໍສົ່ງຜົນເສຍ ສົ່ງ ແລ້ວກໍສົ່ງຜົນບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ອະນຸມູນອິດສະຫຼະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສະເໝີ ເມື່ອເຮົາອອກກຳລັງກາຍໜັກ ເມື່ອເຮົາມີຄວາມຕຶງຄຽດຫຼາຍເກີນໄປ ເປັນໄຂ້ບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ຮ່າງກາ ຍຍ່ອຍອາຫານບໍ່ໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະການຍ່ອຍອາຫານບໍ່ສົມບູນເຊັ່ນ ການຍ່ອຍໄຂມັນ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຜະລິດອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໂດຍທຳມະຊາດ ຮ່າງກາຍຈະມີວິທີກຳຈັດອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີອະນຸມູນພາຍນອກເຊັ່ນ ການປຸງແຕ່ງອາຫານດ້ວຍນ້ຳມັນ ຊີ້ນປີ້ງ ການໃສ່ສານຕ່າງໆລົງໃນອາຫານ ການປຸງແຕ່ງອາຫານແບບນີ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດອະນຸມູນ ອິດສະຫຼະຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອເຮົາກິນເຂົ້າໄປ ອະນຸມູນອິດສະຫຼະກໍຈະເຂົ້າໄປກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແກ່ຊະລາຂຶ້ນ ອະນຸມູນອິດສະຫຼະເປັນສາເຫດຂອງໂລກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊື່ອມສະພາບຂອງອະໄວຍະວະເຊັ່ນ ຫົວໃຈ ຫຼື ເຊັ່ນ ໂລກຫົວໃຈ ໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ມະເຮັງ ແລະ ໂລກອື່ນໆ ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນອະນຸມູນອິດສະຫຼະກໍຄື ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກ າຍສ້າງອະນຸມູນພາຍໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ບໍ່ຮັບເອົາອະນຸມູນອິດສະຫຼະຈາກພາຍນອກເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ເຮົາປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການປັບອະນຸມູນອິດສະຫຼະໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບດີ ດ້ວຍສານຊະນິດໜຶ່ງ ຊຶ່ງໃ ນພາສາອັງກິດເພິ່ນເອີ້ນວ່າ Antioxidant ສານນີ້ມີຢູ່ຕາມທຳມະຊາດທີ່ເຮົາສາມາດຫາໄດ້ເຊັ່ນ ວິຕາມິນ A ວິຕາມິນ C ວິຕາມິນ E ແລະ ສານເບຕາແຄໂຣທີນ ເຊິ່ງຮ່າງກາຍຈະປ່ຽນເປັນວິຕາມິນ A Antioxidant ມີຢູ່ນຳຜັກ ໝາກໄມ້ ແ ລະ ພືດທົ່ວໄປ ເຮົາຕ້ອງກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທຸກມື້ຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດຜະລິດ Antioxidant ໄດ້ ແຕ່ວ່າເມື່ອມີອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ການຜະລິດສານ Antioxidant ກໍຈະຫຼຸດລົງຄືກັນ ບັນຫາທີສອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເຖົ້າໄວ ກໍຄືນ້ຳຕານ ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 100 ປີ ເປັນໂລກເບົາຫວານພຽງ 6 ຄົນ ຫຼື ຮ້ອຍລະສາມເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ເບົາຫວານຈຶ່ງກໍ່ຜົນເສຍອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບ ຄົນທີ່ເປັນເບົາຫວານຈະມີອາ ຍຸສັ້ນ ແລະ ສຸຂະພາບອ່ອນແອ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນເລື່ອງປະຫຼາດທີ່ຄົນເປັນໂລກເບົາຫວານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກິນນ້ຳຕານຫຼາຍ ຈະມີໜ້າຕາທີ່ແກ່ກວ່າອາຍຸ ທ່ານຜູ້ຟັງສັງເກດບໍ່ວ່າ ເມື່ອຖ້ວຍນ້ຳຕານ ຫຼື ນ້ຳແຈ່ວຂວ້ຳ ຈະມີນ້ຳຢາງໜ ຽວຕິດຢູ່ ກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບເມື່ອເຮົາກິນເຂົ້າໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດ ມີປະລິມານນ້ຳຕານຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວາມຫວານ ແລະ ຄວາມໜຽວນັ້ນຈະເກີດປະຕິກິລິຍາກັບທາດອື່ນ ໂດຍສະເພາະໂປຣຕີນຕາມອະໄວຍະວະ ຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະ ຫຼື ໂຄງສ້າງຂອງອະໄວຍະວະນັ້ນສູນເສຍປະສິດທິພາບ ແລະ ເຊື່ອມສະພາບໃນທີ່ສຸດ ເມື່ອມີນ້ຳຕານຢູ່ໃນກະແສເລືອດຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຍ່ອຍນ້ຳຕານບໍ່ໄດ້ດີ ນ້ຳຕານ ຈະໄປທຳລາຍສຸຂະພາບຢ່າງຊ້າໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຖົ້າກ່ອນໄວ ທ່ານຜູ້ຟັງລອງສັງເກດຄົນທີ່ກິນອາຫານຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ແລະ ຕຸ້ຍນັ້ນ ຈະເບິ່ງແກ່ກວ່າອາຍຸ ເພາະສະນັ້ນ ການກິນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເປັນໜຸ່ມ ສາວ ຄົນທີ່ກິນພໍດີ ຮູບຮ່າງສົມສ່ວນ ເບິ່ງແລ້ວຈະບໍ່ແກ່ກວ່າໄວ ອາຫານເຈມີຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ແລະ ນານເຖົ້ານານແກ່ ເອົາລະທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳ ປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸ ຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Adventist ສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thomson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E ຫຼືອີເມວມາ lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພຣະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຜີເປັນຄຳເວົ້າທີ່ຕິດປາກຂອງຄົນເຮົາຢູ່ສະເໝີ ໃນຄວາມນຶກຄິດຂອງເຮົາມັກຈະໝາຍເຖິງວິນຍານ ຫຼື ສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ເຮົາຈະສັງເກດໄດ້ຈາກຮູບເງົາເລື່ອງຜີ ມັກຈະມີຄົນ ມັກໄປເບິ່ງຢູ່ເລື້ອຍໆວ່າມັນເປັນຕາໜ້າຢ້ານຂະໜາດໃດ ຢ່າວ່າຕັ້ງແຕ່ຄົນລາວ ຫຼື ຄົນເອເຊຍເຮົາເລີຍ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນເລື່ອງຜີ ແມ້ແຕ່ຝຣັ່ງກໍຍັງມີເລື່ອງຜີເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນຳອີກດ້ວຍ ເຮົາຈະໄດ້ເຫັ ນຈາກໜັງຜີຝຣັ່ງ ທັງຜີວິນຍານ ຜີດິບ ຜີນອນກາງຄືນ ແລະ ຜີນອນກາງເວັນ ສຳລັບຜີທີ່ນອນກາງເວັນ ກາງຄືນມັກອອກຫາກິນ ສ່ວນຜີລາວເຮົາແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຈະເວົ້າເຖິງເລີຍ ເພາະເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າເຖິງກໍຄື ຜີເຫຼົ່ານີ້ນີ້ມາຈາກໃສ ໃຜຄືຜູ້ທຳໃຫ້ຜີ ຫຼື ວິນຍານຍັງຄົງມີຢູ່ ແລະ ຜີຄົນຕາຍມີຈິງຫຼືບໍ່ ໃນຄຳສອນຂອງຄຣິສຕະສາສະໜານັ້ນ ເຊື່ອວ່າຜີ ຫຼື ວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນມີຈິງ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ມີ ຊີວິດ ມີອຳນາດຫຼາຍ ຜູ້ຂຽນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີຈຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບເນື້ອໜັງ ແລະ ເລືອດ ນີ້ໝາຍເຖິງການຕໍ່ສູ້ກັບມະນຸດດ້ວຍກັນ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບພູດຜີປີສາດທີ່ຢູ່ໃນອາກາດກາງຫາວ ຫຼືຜີທີ່ຢູ່ໃນພິພົບໃນຍຸກມືດນັ້ນ ຕໍ່ສູ້ກັບພວກວິນຍານທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃນສະຫວັນນະສະຖານ ຈາກຂໍ້ຄວາມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜີຫຼືວິນຍານຊົ່ວມີຈິງ ແລະ ມັນມີອຳນາດເໜືອຄົນເຮົາ ຜີເຫຼົ່ານີ້ກໍຄືເຫຼົ່າພັກພວກຂອງມ ານຊາຕານ ສັດຕູຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະມັນຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ມັນຈຶ່ງຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ອອກມາຈາກສະຫວັນ ຜີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເຖິງນີ້ບໍ່ແມ່ນຜີຂອງຄົນຕາຍ ແຕ່ເປັນວິນຍານຊົ່ວອີ່ຫຼີ ມັນມີຈິງໆ ແລະ ມີອຳນາ ດເໜືອຄົນເຮົາ ສ່ວນຜີຂອງຄົນຕາຍນັ້ນ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີສອນວ່າ ຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວເໝືອນກັບຄົນນອນຫຼັບ ລໍຈົນເຖິງວັນທີ່ພຣະເຈົ້າຈະພິພາກສາໂລກ ສ່ວນວິນຍານຂອງຄົນຕາຍນັ້ນມາຈາກພວກເທວ ະທູດຫຼືທູດແຫ່ງສະຫວັນ ພັກພວກຂອງມານຊາຕານ ມັນຈຶ່ງປອມຕົວມາເປັນຄືກັບຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວ ແລະ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ໄດ້ເຫັນຫຼືໄດ້ຍິນສຽງເຊື່ອວ່າເປັນວິນຍານຂອງຄົນຕາຍອີ່ຫຼີ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຟັ ງເລື່ອງຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສົມມຸດຊື່ຂອງເຂົາວ່າທ້າວກໍ ກໍແລ້ວກັນ ເຂົາຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນເມືອງ ທ້າວກໍເລົ່າເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ເຂົາໄປເຮັດວຽກຈົນບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ມາທາງບ້ານ ມົວ ເມົາຕັ້ງແຕ່ຫາເງິນ ໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ມີໂທລະສັບຫຼືມືຖື ແລະ ຢູ່ທີ່ບ້ານຂອງເຂົາກໍບໍ່ມີໂທລະສັບອີກ ດົນທີ່ພັນລະຍາ ແລະ ພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາພະຍາຍາມຫາທາງຕິດຕໍ່ກັບເຂົາ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງໄປຫາໝໍຜີ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບວິນຍານ ຖ້າຫາກວ່າຊາຍຄົນນີ້ຕາຍໄປແລ້ວ ໝໍຜີກໍທຳໜ້າທີ່ ແລະ ກໍມີວິນຍານເຂົ້າມາສິງອີ່ຫຼີ ຮ່າງນັ້ນເປັນວິນຍານຂອງທ້າວກໍ ຄືຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນໂຕ ບອກວ່າເຂົາໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ຂະນະນີ້ວິນຍ ານຍັງຢູ່ໃນຄວາມລຳບາກ ຂໍໃຫ້ເຮັດບຸນອຸທິດສ່ວນກຸສົນໄປໃຫ້ແດ່ ວິນຍານນັ້ນສາມາດເອີ້ນຊື່ພີ່ນ້ອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຂົາຈື່ຈຳແມ້ກະທັ້ງເສື້ອຜ້າຂອງໂຕເອງ ທຸກຄົນກໍເຊື່ອວ່າທ້າວກໍໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ຍາ ດພີ່ນ້ອງກໍໄດ້ເຮັດບຸນ ແລະ ກິນທານໄປຫາເພື່ອລະນຶກເຖິງເຂົາ ເມື່ອຄົບກຳນົດເວລາເຮັດວຽກ ທ້າວກໍ ກໍໄດ້ເດີນທາງກັບມາບ້ານ ໃນມືຂອງເຂົາຫິ້ວກະເປົາເສື້ອຜ້າ ພ້ອມດ້ວຍເງິນເພື່ອເອົາໄປໃຫ້ຄອບ ຄົວ ກວ່າຈະເດີນທາງໄປເຖິງບ້ານ ມັນກໍຄ່ຳແລ້ວ ຊາວບ້ານຮຽກເວລານັ້ນວ່າ ເວລາຜີຕາກຜ້າອ້ອມ ເມື່ອເຂົາຍ່າງໄປໃນບ້ານ ທ່ານຜູ້ຟັງລອງວາດພາບເບິ່ງວ່າ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ທຸກຄົນແຕກຕື່ນອົນລະວົນ ຮ້ອງສຽງຫຼົງສຽງຫຼາອອກມາວ່າ ຜີຫຼອກ ຜີຫຼອກ ຊາວບ້ານຮີບແລ່ນເຂົ້າມາ ແລະກໍມາເຫັນທ້າວກໍ່ຢືນຢູ່ທີ່ໜ້າປະຕູບ້ານ ມີຄົນແລ່ນເຂົ້າໄປຈັບເນື້ອຈັບຕົວຂອງລາວ ແລະກໍຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ ໂອຍ ເຂົາເປັນຄົນບໍ່ແມ່ ນຜີ ທຸກຄົນຈຶ່ງຄ່ອຍຮູ້ວ່າທ້າວກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາຍ ແຕ່ຄຳຖາມກໍຄືວ່າ ແລ້ວວິນຍານທີ່ໝໍຜີເວົ້າອອກມານັ້ນ ເຂົ້າມາຈາກໃສ ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່າມັນມາຈາກໃສ ຊາຕານຄືອະດີດເທວະທູດ ຫຼືທູດແຫ່ງສະຫວັນຂອງພ ຣະເຈົ້າ ມັນຄິດຢາກເປັນພຣະເຈົ້າເສຍເອງ ຈຶ່ງຖືກຂັບໄລ່ອອກມາຈາກສະຫວັນ ມັນໄດ້ລົງມາໃນໂລກພ້ອມດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງທູດສະຫວັນ ຈຶ່ງມີຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດ ແລະ ພ້ອມສຳລັບການຫຼອກລວງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມີຄົນບອກວ່າມານຊາຕານເປັນຊ່າງຕັດເສື້ອແຫ່ງການຫຼອກລວງທີ່ເກັ່ງຫຼາຍ ມັນຈະໃຊ້ທຸກວິທີການຫຼອກລວງຄົນທຸກລະດັບ ທັງເດັກນ້ອຍຜູ້ໃຫຍ່ ທັງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຜົ່າພັນໃດກໍຕ າມ ຢູ່ໃນສ່ວນໃດຂອງໂລກ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີການສຶກສາ ບໍ່ມີພື້ນຖານໃນເລື່ອງຄວາມຢ້ານ ສິ່ງເໜືອທຳມະຊາດ ມັນກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຜີຫຼືວິນຍານເຂົ້າມາຫຼອກລວງໃຫ້ຢ້ານ ສ່ວນຄົນທີ່ມີການສຶກສາ ບ້າ ນເມືອງຂອງເຂົາມີການພັດທະນາ ມັນກໍຈະມາໃນຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຊີວິດແບບໃຊ້ວັດຖຸນິຍົມ ເພາະສະນັ້ນ ເອີ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮູ້ວ່າ ຜີມີຈິງໆ ມັນຄືເຫຼົ່າມານຊາຕານທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາ ດຕໍ່ສູ້ກັບມັນໄດ້ ພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນທີ່ເອົາຊະນະມັນໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເມື່ອມາຮອດນີ້ ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງພໍດີ ແລະເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່ າ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິ ທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thomson Road ສິງກະໂປ 298186

ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃ ນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍກ ານຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນກັບມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້ າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທັດສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ